ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ພວມຊຸກຍູ້ມະຫາຊົນອາເມຣິກັນ ໃຫ້ເລີ່ມສົນທະນາຫາລືກັນ ເພື່ອກຳນົດຄວາມສົມມາພາຄວນ ລະຫວ່າງສິດສ່ວນຕົວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພ ໃນຖະແຫຼງການຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍ ອດປະຈຳປີເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງກ່າວວ່າ ການຖືສິດສ່ວນຕົວຢ່າງເດັດຂາດ ຈະບໍ່ເປັນຜົນດີຫຍັງໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ ໃນຂະນະທີ່ທາ ງການພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ນັກຂ່າວ VOA Zlatica Hoke ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການອົງກ ານສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ທ່ານ James Comey ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳຄວາມຕ້ອງການຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ຢາກຮັກສາໄວ້ເຊິ່ງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວ I don't want anybody looking at my stuff. I don't want anybody looking at my banking information.
ທ່ານ James Comey ເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດເບິ່ງຫຍັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດເບິ່ງຂໍ້ມູນທະນາຄານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ທ່ານ Comey ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຍັ ງສົນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງມະຫາຊົນ ແລະ ວ່າທັງສອງເລື່ອງນີ້ ຈະຕ້ອງເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມພົນລະເຮືອນເພື່ອສິດເສລີພາບ ຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມປຶກສາຫາລືກັນແບບສ້າງສັນ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ We need to stop demonizing each other. Stop saying it's impossible.
Stop saying ທ່ານ Comey ເວົ້າຕື່ມວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງຍຸຕິການກ່າວໂທດຮ້າຍໃສ່ກັນແລະກັນ ຢຸດກ່າວວ່າ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຢຸດກ່າວວ່າ ໂອ້ ທ່ານຢາກຈະທຳລາຍອັນນີ້ ຫຼື ຢາກຈະທຳລາຍອັນນັ້ນບໍ ແລະ ໃຫ້ນັ່ງລົງ ແລະ ເວົ້າວ່າ ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີຮ່ວມກັນທັງໝົດ ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ

ທີ່ວ່າ ສິ່ງຂອງຂອງທ່ານແມ່ນຖືເປັນຂອງສ່ວນຕົວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດຕ້ອງການເບິ່ງມັນເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫຼື NSA ທ່ານ Michael Rogers ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະນີ ປະນອມກັນອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າແຕ່ລະຝ່າຍນັ່ງລົງແລ້ວປຶກສາຫາລືກັນ This has become such a charged emotional issue that we're not really having that dialogue and we're not ພົນເຮືອເອກ ໄມເກີລ ຣໍເຈີສ໌ ເວົ້າວ່າ ອັນນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນເລື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຮ້ ອນແຮງ ເຊິ່ງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃຫ້ເຖິງອັນທີ່ເປັນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ່ານ ຣໍເຈີສ໌ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ການເຈລະຈາກັນໃນ ທົ່ວປະເທດ ຄວນປະກອບດ້ວຍດ້ານເຕັກນິກ ພ້ອມກັນກັບໃນແງ່ດ້ານການເມືອງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນລັບກ່ຽວກັບພວກພົນລະເມືອງ conversation is what could we do? That's a very technical engineering what's the level of a legal framework. ທ່ານ ຣໍເຈີສ໌ ເວົ້າອີກວ່າ ໜຶ່ງໃນການສົນທະນາກັນ ກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງໄດ້ ອັນນັ້ນເປັນເລື່ອງດ້ານເຕັກນິກ ດ້ານວິສະວະກຳ ອັນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດໂຄງຮ່າງການປະຕິບັດດ້ານກົ ດໝາຍຂອງພວກເຮົາ ຄຳຖາມອັນທີສອງແມ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອັນນັ້ນກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສົນທະນາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ CIA ທ່ານ ຈອນ ເບຣ ນນັນ ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຄວາມໝັ້ນຄົງ

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ດຳເນີນການໂດຍເອກະຊົນກໍຕາມ ອັນນັ້ນແມ່ນເປັນເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການປະສານງານກັນນີ້ ແລະ ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງພາກສ່ວນຂອງມ ະຫາຊົນກັບເອກະຊົນ ຈຶ່ງຕ້ອງເປັນແນວທາງຂອງອະນາຄົດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຢູ່ທີ່ແຫ່ງນີ້ໃນສະຫະລັດ ພວກເຮົາສາມາດຕັ້ງທິດທາງໄດ້ວ່າ ອັນນີ້ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໄລຍະສອ ງມື້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳເອົາບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດກັບກອງທັບ ພ້ອມດ້ວຍບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ມາເຕົ້າ ໂຮມກັນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA